ຄົນລາວເຮົາທີ່ໜີບ້ານໜີເມືອງ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດມາກມາຍ ປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ໃນຄາວທີ່ຄອມມິວນິດຍຶດຄອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວໄດ້ໝົດແລ້ວ ຈາກປະມານ 15,000 ຄົນ ທີ່ລົງມາຢູ່ໃນສ່ວນພາກໃຕ້ຂອງໂລກນີ້ ຄືມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ແມ່ນວ່າມີຄົນລາວຢູ່ປະມານ 10,000 ຄົນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນປະມານ 2,000 ຄົນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ບຸກລຸກປ ະເທດນິວຊີແລນ ແມ່ນວ່າມັນປາໄສໄປໃນຄາວກ່ອນນີ້ ຈົນວ່າປະເທດນິວຊີແລນຖືກມອງເຫັນວ່າປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີເປັນພິເສດຫຼາຍແທ້ໆ ແຕ່ແລ້ວມັນກໍມີຂຶ້ນໃນປະເທດນິວຊີແລນອີກໃໝ່ ຈົນມີລັ ອກດາວຍ້ອນ ແລະ ກໍມີການພະຍາຍາມປາບປາມມັນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ຕື່ມອີກດ້ວຍ ໃນຕໍ່ໄປນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດຄົນລາວສອງທ່ານ ຄືທ່ານ ທ້າວ ບຸນມາ ແລະ ທ່ານ ດອນ ເພື່ອຈະຮູ້ເຫັນວ່າ ຄົນລາວໃ ນປະເທດນິວຊີແລນຢູ່ກັນແບບໃດ ໃນຍາມທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ດັກຄອຍກິນຫົວຄົນຢູ່ ອາ ທ່ານ ບຸນມາ ກ່ອນ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ເນາະ ທ່ານກໍເຄີຍຢູ່ປະເທດ Australia ລະກະໄປຢູ່ປະເທດ New Zealand ນີ້ນ ະ ກະແມ່ນວ່າ ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນ ມັນກະບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າສະພາບການກ່ຽວກັບແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ສຳລັບປະເທດ Australia ກັບປະເທດ New Zealand ນີ້ ມັນໄກກັນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າມັນກະເປັນຄ້າຍໆກັນ ເພ າະວ່າປະເທດ Australia ກະ ເປັນໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ແລະ New Zealand ກະເປັນຮອບ 2 ນີ້ນະ ດຽວນີ້ນະ ສະພາບການໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດ New Zealand ເປັນແບບໃດເນາະ ອໍ ແປວ່າຮອບ 2 ຊັ້ນເນາະ ຮອບ 2 ນີ້ກໍເກີດຂຶ້ນແຕ່ 2-3 ມື້ຜ່ານໄປນີ້ ແລ້ວ ວ່າ ຫຼັງຈາກອັນ ລັດຖະບານເພິ່ນຮູ້ຈັກວ່າເປັນຮອບ 2 ມີແຕ່ພຽງແຕ່ 4 ລາຍ ໃນຄອບ ຄອບຄົວດຽວ ແມ່ນ ແລ້ວເພິ່ນກະກັບໄປລັອກດາວເປັນ Level 3 ເລີຍ Level 3 ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ຫ່າງກັນ ຕົວຢ່າງວ່າໄປຊຸບເປີມາເກັ ດ ກໍໃຫ້ຫ່າງກັນແມັດເຄິ່ງຫາ 2 ແມັດ ລະກະໃຫ້ໃສ່ມາສ ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກນີ້ແຫຼະ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ພວກທີ່ວ່າຄອບຄົວ 4 ຄົນເປັນນັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນພໍ່ເຮັດຢູ່ອັນນ່າ ຕູ້ເຢັນຄອນເທນເນີລະ ເອົາແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມາຕິດຄອບຄົວ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ແລະ ທາງການ ທາງການຈາກຕ່າງປະເທດນະ ອັນ ທາງການນັ້ນກະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າອັນນ່າ ມັນເປັນແນວໃດ ໃນເມື່ອຄາວກ່ອນນີ້ ດຽວນີ້ຮູ້ລະບໍ່ວ່າມັນ ມັນຕິດກັນແບບໃດ ອັນ ຜູ້ທີ່ວ່າ ເຮັດຢູ່ຄອນເທນເນີເຢັນຫັ້ນນະ ເອີ ຂະເຈົ້າ ຂະເຈົ້າຄົ້ນພໍ້ແລ້ວ ຄອບຄົວທີ່ວ່າຕິດໂຄວິດມາຈາກຄອນເທນເນີຫັ້ນນະ ຂະເຈົ້າກໍຄົ້ນພົບ ລະກະເອົາໄປລັກສາຕົວຢູ່ໂຮງພະຍາບານລະ ແມ່ພະຍາດທີ່ວ່າມັນຕິດ ມາແຕ່ຄອນເທນເນີຫັ້ນ ຄອນເທນເນີມາແຕ່ໃສເນາະ ອັນນີ້ທາງລາຊະການກະບໍ່ບອກໃຫ້ຊາບນະ ຂະເຈົ້າບໍ່ຢາກເປີດເຜີຍມາຈາກປະເທດໃດຫັ້ນ ກໍອັນນີ້ມັນ ມັນກະ ຂະເຈົ້າກໍຢາກປິດໄວ້ແດ່ຊັ້ນເນາະ ໂອ້ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ຄວາມຈິງນີ້ ແປວ່າ ເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ຢາກບອກໃຫ້ຮູ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນຮູ້ບໍ່ວ່າ ແມ່ພະຍາດຫັ້ນ ທີ່ວ່າມາຕິດຫົວໜ້າຄອບຄົວຫັ້ນ ລະໄປຕິດໃສ່ຄອບຄົວຫັ້ນ ກໍແມ່ນມາຈາກຄອນເທນເນີຫັ້ນ ອັນນີ້ຂະເຈົ້າກໍກຳລັງໄຈ້ ຢູ່ ອັນນີ້ຂະເຈົ້າ ກະບໍ່ຢາກເປີດເຜີຍ ເພາະວ່າມັນຊິເປັນການ ອັນນັ້ນ ກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານເສດຖະກິດແດ່ ຕາມນ້ອງຄິດນີ້ນະ ອືມ ແຕ່ວ່າມັນກໍມີການເມືອງຫຍຸ້ງກ່ຽວ ແຕ່ວ່າລັອກດາວກະມີແຕ່ເມືອງໃຫ ຍ່ອອກແລນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າເມືອງອື່ນຫັ້ນໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ ຕອນນີ້ນີ້ນະ ໂອ ແຕ່ວ່ານ້ອງນີ້ມີນ້ອງຮັກ ເພິ່ນໄດ້ຂ່າວວ່າ ໂອ ໂຄວິດ ເພິ່ນຊິລັອກດາວອອກແລນ ລະເພິ່ນກະເອົາອອກມາຢູ່ທາງນອກພີ້ ມາຢູ່ແຄມທ ະເລ ບ່ອນງຽບໆພີ້ ອືມ ນີ້ກ່ອນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີ ເພິ່ນບໍ່ຢາກໃຫ້ ອັນນັ້ນ ມີການຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບພົວພັນຢູ່ບ່ອນຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ ຊັ້ນວ່າໄປ ລະສຳລັບຄົນລາວເນາະ ໃນປະເທດນິວຊີແລນນີ້ມີຫຼາຍປານໃດເນາະທ່ານ ໂ ອ ຂະໜາດ 5,000 ລະ ຢູ່ອອກແລນນີ້ນະ 5,000 ຄົນນະ ສ່ວນຫຼາຍຂະເຈົ້າກະໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ອົດສະຕາລີໃດ໋ ອືມ ຄັນວ່າຢູ່ນິວຊີແລນ 5,000 ຄົນ ມັນກໍຫຼາຍລະ ປະເທດອົດສະຕາລີກໍຍັງມີແຕ່ 10,000 ໜຶ່ງ ມາຕໍ່ກັນເຖິງຫຼາຍແລ້ວ ວ່າ 2,000 ກໍຍັ ງຫຼາຍແລ້ວ ນ້ອງກໍບໍ່ ໂອ ປະ ປະມານ 2,000 ເນາະ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຄັນວ່າມີຫຼາຍປານນັ້ນ ມັນກະປະເທດນ້ອຍເນາະ ມັນ 2,000 ຄົນ ມັນກະຈຸ້ມກັນຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ໆ ມັນກະບໍ່ຫຼາຍເມືອງໃຫຍ່ ກະແປວ່າຫຼາຍເຕີບນີ້ ກ່ຽວກັບໂຄ ວິດ-19 ນີ້ ຄົນລາວມີຜູ້ໃດເປັນ ຫຼືວ່າຢ້ານກົວຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ຢູ່ນິວຊີແລນຫວາ ບໍ່ ບໍ່ມີ ເປັນ ເປັນແຕ່ບຸນເນາະ ກະບໍ່ມີໃຜຊິວ່າ ຊິໄດ້ຕິດກັບເຊື້ອໂລກໂຄວິດນີ້ເທື່ອ ແຕ່ວ່າກະຄືຊິບໍ່ມີດອກ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານນິວຊີແ ລນເຄັ່ງຄັດເດ ອືມ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ຄົນ ຄົນລາວເຮົາ ມັນກະຄືທ່ານເວົ້າລະ ມັນມີ 2,000 ກໍແນ່ນອນນະ ຕ້ອງມີຄົນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ໃນຄາວທີ່ວ່າປະເທດນິວຊີແລນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ ຄົນລາວບໍ່ມີຜູ້ໃດຕິດຢູ່ ຕ່າງປະເທດບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີເດີ້ ຢູ່ນິວຊີແລນ ຄົນລາວເຮົາບໍ່ໄດ້ມີ ບໍ່ມີຈັກລາຍເລີຍ ໂອ ກໍແປວ່າໂຊກດີເນາະ ບໍ່ໄດ້ໄປຕ່າງປະເທດ ຄັນວ່າໄປກໍກັບມາກ່ອນ ກໍມີສອງສາມຄົນໄປຄ້າງຢູ່ປະເທດລາວເດ ລະຂະເຈົ້າຢູ່ກັ ນຈັ່ງໃດຮູ້ບໍ່ເນາະ ຢູ່ ຢູ່ປະເທດລາວນີ້ຫວາ ໂອ ຢູ່ປະເທດລາວເຮົານີ້ ຂະເຈົ້າກໍຍັງມ່ວນຊື່ນກັນ ແຕ່ວ່າວີຊາມັນໃຫ້ແຕ່ເດືອນດຽວຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນ ມັນໄປຕໍ່ບໍ່ຍາກປະໂທບໍ່ ບໍ່ແມ່ນລູກເຈຍຍິງໄປກ່ອນບໍ່ ໂອຍ ລັດຖະ ບານລາວເພິ່ນກະມີກໍລະນີພິເສດຍົກເວັ້ນຕິ ຕາມນ້ອງຄິດຫັ້ນນະ ຂະເຈົ້າຄ້າງຢູ່ຈັກເດືອນ ອັນນີ້ ອັນນັ້ນ ນ້ອງຊາຍເພິ່ນກໍມີລູກຊາຍເພິ່ນໄປຄ້າງຢູ່ລາວເດ ເພາະໂຄວິດນະ ຢາກຖາມເພິ່ນບໍ່ ເວົ້າບໍ່ນຳເພິ່ນຈັ ກສອງສາມຄຳດູ໋ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີທ່ານດອນ ອັນ ຊາບວ່າ ອັນ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານຢູ່ໃນປະເທດນິວຊີແລນນີ້ ໄປຄາຢູ່ໃນລາວນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນໄປຄາໄດ້ຈັ່ງໃດ ອໍ ເພາະວ່າເພິ່ນກະເມືອ ເພິ່ນກໍບໍ່ຮູ້ວ່ າມັນຈະ ອັນນັ້ນ ເກີດກັບ ກັບເລື່ອງ ອັນນັ້ນ ທີ່ວ່າເປັນໂຄວິດນີ້ ຫຼັງຈາກເມືອແລ້ວ ລະຈັ່ງຄ່ອຍຮູ້ວ່າມັນນະ ໂຄວິດ ແລ້ວກໍເລີຍຖືກລັອກດາວຢູ່ ອ່າ ຢູ່ລາວເຮົາພຸ້ນ ແລ້ວຢູ່ຈັ່ງໃດລະ ຄັນວ່າລັອກດາວຢູ່ພຸ້ນເນາະ ອໍ ກໍ ຢູ່ນຳ ອ່າ ນຳພີ່ນຳນ້ອງ ລະກະນຳແມ່ຢູ່ພຸ້ນ ເພາະລູກຢູ່ພຸ້ນເດ ກໍແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າ ຄ້າງຢູ່ພຸ້ນແລ້ວກໍຢູ່ພຸ້ນ ແຕ່ວ່າວີຊາສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄປລາວໄປທ່ຽວນີ້ ມັນໄດ້ເດືອນດຽວ ຈັ່ງຊີ້ມັນກໍຂໍວີຊາຍາກ ບໍ່ແມ່ ນຍິງລູກເຈ້ຍໄປກ່ອນບໍ ອ່າ ໂຕນີ້ນີ້ແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ນະ ໂຕນີ້ນະ ເພາະວ່າມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າມັນຖືກຢູ່ພຸ້ນແລ້ວກໍຕ້ອງໄດ້ໄປຕາມຂັ້ນຕອນຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ຮູ້ແຫຼະໂຕນີ້ ມາແລ້ວບໍລະ ຍັງບໍ່ມາຕິ ຍັງເທື່ອ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ມາເທື່ອ ປາດໂທ້ ຄັນວ່າໄປຕັ້ງແຕ່ສະໄໝນັ້ນຍັງບໍ່ມີໂຄວິດ-19 ກໍແປວ່າຕັ້ງແຕ່ເດືອນນັ້ນ ທັນວາພຸ້ນຕົວຫັ້ນນະ ເທົ່າດຽວນີ້ມັນກໍ 6 ເດືອນ 7 ເດືອນລະ ບໍ່ແມ່ນລືມປະເທດນິວຊີແລນແລ້ວບໍ
ບໍ່ຕິ
ໄປຢູ່ເມືອງລາວດົນນີ້ ໄປພຸ້ນແລ້ວ ທາງ ທາງການເພິ່ນເປີດພຸ້ນລະຈັ່ງຊິໄດ້ມາ ອື ອື ອື ແລ້ວ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍຕິດຕໍ່ອອກມາຈາກຕ່າງປະເທດບໍ ອໍ ກໍຕິດຕໍ່ມາຢູ່ ຂະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງເ ລື່ອງທີ່ວ່າຢູ່ເມືອງລາວມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 19 ຄົນ ສົມກັບຄົນ ອ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ຜູ້ໜຶ່ງໃໝ່ໆນີ້ເປັນ 20 ຄົນນີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມີຫຍັງໃຫ້ຮູ້ບໍ ໂຕນັ້ນກໍຖືວ່າຜ່ານໄປແລ້ວເນາະ ອັນນ່າ ທີ່ວ່າມັນກໍເບີດໄປແລ້ວ ເພາະວ່າ ແ ມ່ນ ແຕ່ ແຕ່ດຽວນີ້ແທບບໍ່ມີຫຍັງແລ້ວດຽວນີ້ນະ ມີຄົນດຽວ ມີຄົນດຽວຍິບ ອັນຄົນເກົາຫຼີຫັ້ນວ່າ ອື ເປັນໃໝ່ໆ ແຕ່ກ່ອນມັນ 19 ແລ້ວຜູ້ເກົາຫຼີນີ້ໄປຍີ່ປຸ່ນແລ້ວມາຜ່ານເກົາຫຼີກັບມາລາວ ແລ້ວມາກວດແລ້ວເຫັນເປັນໃໝ່ ໆແລ້ວນີ້ລະ ເອີ ກໍແປວ່າໃໝ່ໆຄັນກໍວ່າປະມານ 10 ກວ່າມື້ແລ້ວຕິ ແມ່ນລະຕິ ຊັ້ນນະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຜູ້ຢູ່ເມືອງລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງໃຫ້ຟັງບໍ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີຫຍັງ ບໍ່ມີຫຍັງ ມັນກໍແປກເພາະວ່າຢູ່ເມືອງລາວຫຼາຍຄົນຂະເຈົ້າກໍບໍ່ເ ຊື່ອວ່າ ຄົນຕັ້ງ 7 ລ້ານເນາະ 7 ລ້ານປາຍ ມີແຕ່ 19 ຄົນເປັນ ແຕ່ວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາກໍບົ່ງໄວ້ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ເປັນປະເທດທີ່ວ່າປອດຈາກໂຄວິດ-19 ດີແທ້ໆ ຂະເຈົ້າກໍ ກໍເວົ້ າກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າຄົນເຮົາ ບາງຄົນກໍເຊື່ອ ບາງຄົນກໍບໍ່ເຊື່ອນີ້ນະ ມັນຈັກມັນເປັນຈັ່ງໃດແຫຼະເຈົ້າ ແລະ ໃນ ໃນນາມທ່ານເອງຢູ່ໃນປະເທດນິວຊີແລນນີ້ ຢ້ານບໍກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໂອ ກໍຢ້ານ ຢ້ານແຫຼະເນາະ ເພາະວ່ າອັນນີ້ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນແບບໃດ ມັນກໍມາຈັ່ງໃດບໍ່ຮູ້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ລະຄືນນີ້ແປວ່າມຸດຢູ່ໃນຜ້າຫົ່ມພຸ້ນບໍ ແມ່ນ
ແມ່ນ ບໍ່ອອກໄປໃສບໍ ຜ້າຫົ່ມງຸມຫົວໄວ້ບໍ ກໍທຳມະດາແຫຼະ ເຮັດຕາມບ້ານເມືອງຂະເຈົ້າ ເຮົາອອກໄປນອກ ໄປ shop ໄປຫຍັງກໍໃສ່ mask ໃສ່ຫຍັງແຫຼະ ໂອ ປ້ອງກັນເນາະ ອືມ ໃຜໆກໍລະວັງໝົດລະ ຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາ ເລຍຄືກັນລະວັງແລ້ວ ແຕ່ວ່າຕຳຫຼວດມັນກໍຊອກໃໝອີກເດ ໃໝໜັກແທ້ໆ ພັນປາຍ ແມ່ນລະບໍ ເອີ ໂອຍ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບໍ່ເອົານຳແລ້ວ ວ່າເງິນພັນໜຶ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນຫາງ່າຍໆເນາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນ ນຳທ່ານ ແລະກໍຂອບພະເດດພະຄຸນທ່ານບຸນມາກໃຫ້ແດ່ ທີ່ວ່າກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດໃນຄັ້ງນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ເຈົ້າ ຂອບໃຈຫຼາຍ ບ໊າຍບາຍ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ ບ໊າຍບາຍ